ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ຫຼ່ຽມຂອງກິດຈະການທີ່ມີຊື່ວ່າ ຊື້ດຽວນີ້ ຈ່າຍນຳຫຼັງ ຄືສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Buy Now Pay Later ນັ້ນແມ່ນຊື້ດຽວນີ້ ຈ່າຍນຳຫຼັງ ກິດຈະການ Buy Now Pay Later ກຳລັງກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຖືກນິຍົມ ຊົມຊອບຂອງຄົນທີ່ຊື້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍທີ່ຈຳນວນທີ່ຊື້ຜ່ານໂຄງການ Buy Now Pay Later ມີມູນຄ່າມາແລ້ວເຖິງຫຼາຍກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບປີ 2018-19 ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍທະ ວີຂຶ້ນ ທີ່ວ່າຄົນທັງຫຼາຍຊື້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆ ໂດຍວິທີການດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ອັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໜີ້ສິນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຊື້ນັ້ນ ແລ້ວຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານການເງິນ ການຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ຫຼື ໂດຍການໃຊ້ຄ່າຊື້ເປັນລາຍເດືອນ ດັ່ງຊື້ໂສ້ງຈີນ ຫຼື ໂມງ Smart Watch ໂດຍການບໍ່ໄດ້ເຊັນເອກະສານມາກມາຍ ກຳລັງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກນິຍົມຊົມຊອບຍິ່ງໆຂຶ້ນ ອີງຕາມອົງການຈັດຕັ້ງ Australian Security and Investment Commission ທີ່ຮຽກ ກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ ASIC ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຊື້ເຄື່ອງຂອງ ຈັບຈ່າຍເງິນຄຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາ ຜ່ານ Buy Now Pay Later ໃນປີ 2018-2019 ເມື່ອທີ່ຈຳນວນຂອງການຊື້ແທ້ໆນັ້ນ ທີ່ທະວີຂຶ້ນມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາ ໃນປະເທດທີ່ມີຄົນ 25 ລ້ານຄົນ ຄືອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ Fiona Guthrie

sits outside the credit laws there really, really is ຍານາງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີກົດເກນຄວບຄຸມກິດຈະການ Buy Now Pay Later ເມື່ອທີ່ການໃຊ້ໜີ້ສິນຄືນໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ຈັບຈິດຈັບໃຈ ສຳລັບຄົນທີ່ຊື້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງ ໆ ແມ່ນວ່າມັນເກັບຄ່າທຳນຽມມາກມາຍ ຈາກການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໜີ້ຄືນນັ້ນ ອີງຕາມໜັງສືລາຍງານຂອງ ASIC ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ 2020 21 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກິດຈະການ Buy Now Pay Later ບໍ່ຈ່າຍຄ່ າໜີ້ສິນຕາມວັນເວລາ ແລ້ວຖືກປັບໃໝສຳລັບ 12 ເດືອນກ່ອນນີ້ ຍານາງ Deb Shroot ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາການເງິນຢູ່ທີ່ແຄນເບີຣາ

um, for their living essentials and then pay it down and then have to use it for their living essentials again.
I think buy now, pay later payments can take priority over essential living costs for a couple of reasons. People prioritize them is because they are, you know, um,

ເຮົາສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພີ່ມ ກ່ຽວກັບເງິນຄຳ ຢູ່ໜ້າທີ່ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ຄືເວັບໄຊ MoneySmart SBS Radio Lao